هاڻي هيء سورة احزاب جي آهي پنجاهه نمبر آيت. هاڻي هن کي وري موٽيا آهيون هن ڏانهن مهيني ٻن کان پوء. الله تعاليٰ فرمائي ٿو يا ايها النبي اي نبي اي الله جا پيارا ٻانها جيڪو جيڪي انباء جون خبرون ٿو آڻي، غيب جون خبرون ٿو آڻي، انا احللنا لڪ ازواجڪ، تو تي اسان حلال ڪيون آهن تنهنجون گهر واريون، تنهنجون زالون، اللاتي آتيت اجورهن، جن کي تو اجورو ڏنو آهي، يعني جن کي تو مهر ڏنو آهي، جن کي تو صدقو ڏنو آهي، شايد جيڪو نڪاح ۾ ڏبو آهي اهو، وما ملڪت يمينک ۽ تنهنجي هٿ ساڄي هٿ تي جيڪي آهن مطلب تنهنجون ٻانهيون جيڪي آهن تو تي حلال ڪيون آهن اسان مما افاء الله جيڪي فيء ۾ ۾ مليون آهن توکي فيء ۾ ۾ الله تعالي توکي ڏنيون آهن افاء الله عليک و بنات عمک ۽ تنهنجون سؤٽيون سؤٽيون يعني تنهنجي چاچي جون ڌيئرون

خالصة لک من دون المؤمنين اهو حڪم آهي يا اهي حڪم يا حڪم هڪڙو خبر ناهي خالصة لک من دون المؤمنين خالص تنهنجي لاء آهي سواء ٻين مؤمنن جي يعني مؤمنن تي اهو حڪم ايتريون عورتون رکڻ جو ايتريون زالون رکڻ جو حڪم ناهي صرف توکي حڪم آهي ٻين عورتن کي ٻين ٻين مردن کي صرف چئن عورتن جو حڪم آهي جيڪو سورة النساء ۾ اچي ويو قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اسان کي خبر آهي ته ڇا اسان فرض ڪيو آهي ڇا اسان لکي ڇڏيو آهي ڪتاب ۾ انهن جي يعني مسلمان مؤمنن جي گهڻيون شاديون ڪن اهو اسان لکي ڇڏيو آهي سورة النساء منجهه فرض ڪيو ڪري ڇڏيو اٿئون قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم انهن زالن متعلق وما ملڪت ايمانهم ۽ جيڪي عورتون انهن جي لاء اسان لکي ڇڏيون آهن، سورة نساء منجه، اهي ٻين مردن جي لاء اهي آهن، پر تنهنجي لاء هڪ خاص خصوصي حڪم آهي، انهي ڪري جو پوئتي نشاني وڃي ٿي ته جيڪي انبياء عليهم السلام حضرت دائود عليه السلام حضرت سليمان عليه السلام يا ٻيا نبي ڇو جو پاليٽيڪل سچويشن به انهن جو ٿئي ٿو قومن سان، Tribes، سان انهن سان انهن سان واسطو رکي تهڙو ڪرڻو پوي ٿو انهن کي پنهنجو ڪرڻ جي لاء انهن جي فيملين منجهان انهن منجهان شادي ڪرڻي پوي ٿي مطلب ته هڪڙو ان پوليٽيڪل نموني سان لحاظ سان ته جيئن اهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ويجهو اچن اهي پنهنجو فخر محسوس ڪن انهي ڪري اسان اهو لکي ڇڏيو آهي ته لڪيلا يڪون عليڪ حرج ته تو تي حرج نه ٿئي، تو تي ڪو تنگي نه ٿئي، هاڻي ته ڇا ڪريان هن سان منهنجو ته راستو مون کي رکڻو آهي پر هاڻي ته آئون شادي ڪري نه ٿو سگهان هاڻي ڇا ڪريان يا تنگي تو تي نه ٿئي وڪان الله غفورا رحيما ۽ بيشڪ الله تعالي بخشڻ وارو آهي رحيم آهي هاڻي اها هن آيت جي ڳالهه ٿي پر ٻيون ڳالهيون ٻيون جيڪي روايتون آهن اهي به هن سان واسطو رکن ٿيون. پر اسان هتي ڳالهه جيڪا ڪرڻ ٿا چاهيون سا اها ته ڪير آهن اهي ازواج مطهرات جن سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شاديون ڪيون پنهنجو حضرت خديجه رضي الله تعالٰي عنها چاليهن سالن جي هئي جڏهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم پنجويهن سالن جو هو پندرهن سال ننڍو حضرت خديجه رضي الله تعالٰي عنها اڳ ۾ ٻه مڙس هن جا هڪڙو وفات ڪري ويو ٻئي طلاق ڏني ان منجهان رسول حضرت خديجه رضي الله تعالٰي عنها کي اولاد هو ٻنهي منجهان يا ڇا هڪڙي منجهان ٻنهي منجهان خبر ناهي هاڻ ان کان پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شادي ڪئي حضرت خديجه رضي الله تعالٰي عنها سان ان منجهان چار نياڻيون ٿيون حضرت

ڪنيت رسول پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم جي ابوالقاسم ۽ ٻيو طيّب آهي يا اهوئي ساڳيو آهي جيڪو طاهر آهي طيّب آهي ۽ پنهنجو وري هن ۾ عبدالله آهي يا ڇا مطلب ته اهڙي نموني سان نالا انهي ٻار جا يا ڪي وڌيڪ ٻار آهن خبر نه آهي پوء اهو مطلب ته اهي ٻار ٿيا اهي ننڍي هوندي ئي جيڪي ذڪر هئا جيڪي مذڪر هئا جيڪي ميل هئا سي گذاري ويا چار ئي فيميل رهيون. هاڻي اسين ڏسون ٿا ته اهي عورتون جيڪي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شادي ڪئي حضرت خديجه جي وفات کان پوء ٽيونجاهه سال جي عمر ٿي وئي گهڻا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي جو حضرت رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي هجرت ڪئي آهي ته ان کان هڪڙو ٻه سال اڳ ۾ حضرت خديجه گذاري وئي آهي ته ان وقت جيڪو آهي سو پهرين جيڪا شادي ڪئي آهي حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم اها حضرت سودا رضي الله تعالٰي عنها حضرت سودا جيڪا انهن عورتن منجهان آهي جيڪا وئي پنهنجي حبش ۾ جيڪي ماڻهو ويا پهرين هجرت ڪري انهن منجهان هڪڙي هئي پوء ان جو مڙس ۽ ان جي اها پاڻ وري موٽي آيا ڪنهن وقت مطلب جڏهن خبر پئي ته ڪو صلح ٿيو آهي يا ٿيا ڇا ٿيو آهي ته حالتون ڪجهه اهڙيون هيون جو موٽي آيا پوء حضرت سودا جو جيڪو شوهر آهي اهو گذاري ويو انهيء وچ ۾ حضرت خديجه گذاري وئي، مطلب ته ڏڪر جا وقت هئا، مسلمانن تي سختي هئي، انهيء ڪري مطلب ته ڪنهن به سبب جي ڪري اهو مرد به گذاري ويو هليو. پوء حضرت خديجه ڄڻ حضرت سودا جيڪا سا واندي ٿي مطلب ته انهيء سان پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪنهن نموني سان آڇ آئي، پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم قبول ڪئي، ان سان شادي ڪئي ۽ ٻيو جيڪو نڪاح انهيء زماني ۾ ٿيو آهي ۽ اڃا رخصتي ڪونه ٿي آهي، اها حضرت عائشه رضي الله تعالٰي عنها يعني ٻه ته اهي عورتون ٿيون جيڪي تمام ويجهن پنهنجي مائٽن جون آهن ويجهن دوستن جون آهن هو اهو هو جيڪو حبش ۾ ويو حضور صلي الله وسلم جي هٿ تي ايمان آڻي ۽ مرد به ويو ۽ سودا به وئي اتي وقت گذاريائون ڏکيو وقت گذريو هاڻي هتي موٽي به آئي وڏي عمر جي هئي ان ڪري مطلب ته پهچي وئي هاڻي ان سان شادي ڪرڻ ان لحاظ کان رسول پاڪ صلي الله وسلم شادي ڪئي ان کان پوء ٻيو نمبر شادي ٿي ڪري شادي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪئي آهي حضرت زينب خزيمه سان هاڻي حضرت سودا رضي الله تعالي عنها جي متعلق وڌيڪ ٻي خبرياب ڪجي ته سودا بنت زمعه هئي ان والد جو نالو زمعه هو حبش وئي پنهنجي مڙس سان ان جو نالو سڪران سڪران بن عمرو هن سان شادي ڪيائين. سڪران جو ٻيو ڀاء جيڪو هو اهو به حاطب نالو هوس، حاطب بن عمرو، اهو به عبدالشمس هن منجهان آهي، قبيلي منجهان ۽ هن به هجرت ڪئي حضرت سودا سان، حضرت پنهنجي سڪران سان اهي سڀئي مطلب فيملي منجهان ويا.

نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جو جنهن کي سڀئي رازدان رازدان جنهن کي چئجي رازن جي سڀني کي خبر ان کان پوء چوٿون نمبر حضرت عائش حضرت حفصه رضي الله تعالٰي عنها آهي جيڪا پنهنجو حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه جي نياڻي آهي ۽ حضرت حفصه بن عمر بن خطاب ۽ سندس گهر واري جو نالو خنيس بن حذافه هو جو گذاري ويو. حذافه بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم و امه ضعيفه ان جي ماء جو نالو ضعيفه بنت خديم من بني سهم بني سهم جا هئا ۽ حبش ۾ ان به هجرت ڪئي ۽ پوء مديني ۾ آيو جيڪو ان جو گهر وارو هو خنيس ۽ هجرت ڪيائين ۽ بدر ۾ بيمار ٿيو ۽ پوء گذاري ويو حضرت حفصه جو مڙس ته اهو ٿيو ڄڻ وڪانت عنده حفصه بنت عمر بن خطاب خنيس جو ڀاء عبدالله بن حزام عبدالله بن حذافه به حبش ڏانهن ويو ۽ ان به هجرت ڪئي جيڪو ڪسريٰ ڏانهن پوء کيس رسول الله صلي الله عليه وسلم جنهن کي موڪليو هو خط کڻي اهو ماڻهو مطلب تي اهڙي فيملي جا هئا ماڻهو جن هجرت ڪئي ۽ مطلب پوء گذاري ويا ۽ مطلب ته انهن کي وڏيون وڏيون ريسپانسبلٽيون مليون جو هن جو جيڪو ڀاء آهي اهو انهي مرد جو جيڪو حضرت حفصه جي جو مڙس هيو

هاڻي اها ٿي ۽ ان کان پوء چوٿين نمبر تي جيڪا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شادي ڪئي آهي نڪاح ڪيو آهي زينب بنت خزيمه خزيمه عبيده بن حارث ان جو مڙس جو مڙس نالو جيڪو بدر ۾ شهيد ٿيو عبيده بن حارث بن عبدالمطلب عبدالمطلب جي پٽ حارث جيڪو چاچو آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو اهو ان جو پٽ عبيده ان ان جي گهر واري زينب بنت خزيمه ان کي ام المساڪين ٿا چون ۽ اها اٺن مهينن ۾ گذاري وئي شادي ڪرڻ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم نڪاح ڪرڻ کان پوء اٺن مهينن ۾ گذاري وئي هاڻ اها ٿي ڄڻ چوٿون نمبر رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ازواج مطهرات منجهان زينب بنت خزيمه هاڻ ٻي آهي ان کان پوء شادي ڪئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪنهن وقت هند بنت ابي اميه جنهن جو نالو ام سلمه ٿا چون، ان جو مڙس جيڪو آهي ابو سلمه اهو احد جي جنگ ۾ زخمي ٿيو ۽ پوء شهيد ٿيو ۽ پوء گذاري ويو جو وري ان سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شادي ڪئي ته ابو سلمه جيڪو سو پڦي جو پٽ آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو ۽ ام سلميٰ جيڪا سا حبش ۾ پنهنجي مڙس سان گڏ وئي ۽ اتي هجرت ڪئي، اتي هجرت ڪرڻ وارن منجهان ام سلمه آهي ۽ ان جي مشهور حديث آهي جيڪا جنهن منجهه آهي ته جعفر بن بن جعفر بن ڇا ابو طالب ڪهڙي نموني سان تقرير ڪئي پنهنجي حبش جي بادشاهه جي سامهون پنهنجي ان ۾ ان کان پوء ريحانه بنو قينقاع جي خاتون آهي ريحانه بنت زيد يا ڇا جو باني هئي يا ان نڪاح ڪيائين يا ڪهڙي نموني سان ان ۾ اختلاف آهي ان جو نڪاح ٿيو يا نه ٿيو ان ۾ اختلاف آهي بهرحال اها ڇهون نمبر ان کان پوءِ حضرت زينب بنت جهش آهي زينب بنت جحش، جحش جيڪا آهي عبدالله بن جحش هو ان جو ڀاء آهي ۽ پنهنجو عبيدالله ان جو ڀاء آهي جيڪو ام حبيبه جو مڙس هو ۽ پنهنجو جحش جيڪي فيملي آهي حمنه ان جي ڀيڻ آهي جيڪا افڪ جي معاملي ۾ ملوث ٿيندي ۽ هي اميه بنت عبدالمطلب جو اولاد آهن جي اميه اميمه اميمه اميمه رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي پڦي آهي تنهن ڪري حضرت زينب بنت جحش پڦاٽ آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي پڦي جي ڌيء ان سان شادي ڪئي اٿس. عبدالله ۽ عبيدالله حبشه ۾ ويا ۽ حضرت زينب جڏهن واپس هو آيو تنهن وقت شادي ڪيائين. اها وئي ڪونه هئي پاڻ حبشه ۾ پر ٻين پڦيء جي ڌيء هئي، پڦاٽ هئي، اميمه جي ڌيء هئي ۽ پنهنجو ان سان شادي ڪيائين جيڪو پنهنجي هن ۾ سورت احزاب ۾ جنهن جو ذڪر اچي ٿو. ۽ ان کان پوء حضرت جويريه بنت الحارث آهي بني مصطلق جي ان جو ذڪر اچي ٿو پنهنجي ان منجه بني مصطلق جو جيڪا ويڙه ٿي يا نه ٿي اها ان جو ذڪر اچي ٿو سورت نور ۾ جتي حضرت عائشه جو هار رهجي ٿو وڃي يا ڪري ٿو پوي پوء پاڻ قافلي کان رهجي ٿي وڃي انهيء متعلق ته ان جو نالو آهي جويريه بنت حارث عورت جو ۽ ان جو مڙس نالو مصطفيٰ بن صفوان جيڪو مارجي ويو جنگ ۾ مطلب ته ڪافرن جي طرفان هيو اهو مسلمان ڪونه هو ۽ هو مسلمان ان کان پوء حضرت صفيه بنت حيي بن اخطب، حيي بن اخطب جيڪو سو يهودي هو، خيبر جي جنگ جيڪا جڏهن لڳي، اتي حيي بن اخطب اڳ ۾ آيو جو احزاب جي جنگ ۾ تمام گهڻو ٻائيتال هن ٻاريو ۽ پنهنجي بني قريظه کي رسول پاڪ صلعم جي خلاف ربيلين ڪرڻ منجهه هن جو هٿ هو. جنهن جي ڪري پوء بني قريظه وارا مارجي ويا هليا احزاب جي جنگ کان پوء ۽ جڏهن وري ان کان پوء خيبر جي جنگ لڳي خيبر جي جنگ منجهه حضرت صفيه بنت حي بن اخطب آئي ۽ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان نڪاح ڪيائين امهات المومنين منجهان هئي هن جو پهريون مڙس هو هن جو سلام بن مش مشڪم ڇا نالو جنهن کيس طلاق ڏني

۽ ان کان پوء ڏهون نمبر حضرت رمله آهي ام حبيبه جيڪا ابو سفيان جي نياڻي آهي هاڻي ام حبيبه عبيد الله بن بن بن جحش جيڪو آهي هو اميمه جو يعني پڦاٽ رسول پاڪ صلي الله وسلم جو ان سان ان جي شادي ٿيل هئي ۽ ابو سفيان جي ڌي هئي ته ابو سفيان ان وقت دشمني هئي رسول پاڪ صلي الله وسلم سان سخت ته هاڻي جنهن وقت هوڏانهن حبش ۾ هئا هي پوء حبش ۾ هن جو مڙس گذاري ويو هليو اهو مرتد ٿي ويو هليو عيسائيت اختيار ڪيائين ۽ شراب وراب پيتائين ڇا ڪيائين ڇا ڪيائين پوء هو گذاري ويو اتي پنهنجو عبيد الله حضرت زينب بن جحش جو ڀاء آهي اهو ام رمله جو مڙس ۽ عبدالله بن جيش جو ڀاء ته عبدالله بن جحش به اتي هو ۽ عبيد الله به اتي هو، حضرت رمله به اتي هئي، حضرت مطلب ته سڀئي خاندان سڄو هيڏانهن ئي ويا هليا ته پوء جنهن وقت اتان ئي نڪاح ٿيو، پوء خيبر جي جنگ کان پوء ئي موٽي آيا آهن يا ڪهڙي وقت، معنيٰ خيبر جي جنگ وڃي ٿي آهي پنهنجو ستين سنه سنه هجري منجهه ته اهڙي نموني سان رمله ام حبيبه بنت ابو سفيان ان جو سوال اهو ٿيو آهي ته پوء جڏهن حضرت سفيان جي نياڻي رسول پاڪ صلي الله وسلم نڪاح ڪري ورتو ته پوء هو ٿورو ڍرو ٿي ويو هليو ڇو ته هاڻي ڪير وڙهي پنهنجي ناٺي سان سمجهو پوء ناٺي ٿي ويو رسول پاڪ صلي الله وسلم ان جو ته ان سان پوء وري جنگ ڪون ڪيائين ته هن مطلب ته ان شادي منجهان ڄڻ پوليٽيڪل فائدو ٿيو مسلمانن کي ته ان جو جيڪو سخت مخالف هيو ابو سفيان اهو ڍرو ٿي هليو ان جي ڍري ٿيڻ جو ٻيو سبب اهو به هو ته ان زماني ۾ پنهنجي حديبيه جي صلح کان پوء هي ويو هيو قافلو قافلي ۾ شام اتي هرقل هرڪيولس ان کي گهرايو ۽ ان کان پڇيائين ته توهان وٽ نبي جيڪو سڏائي ٿو پاڻ پاڻ کي ان جو ويجهو مائٽ ڪهڙو آهي چي آئون آهيان چي پوء ڀلا تون ٻڌاء مون کي هي سوالن جا جواب جواب جواب سوالن جا پوء هنن سوالن جا جواب ٻڌايا پوء ته چيائين هاڻي ته محمد صلي الله عليه وسلم جي متعلق ته هاڻي هن جو ته نالو ته شام جي بادشاهه تائين پهچي ويو سيزر تائين قيصر تائين پهچي ويو هليو هاڻي ته وڏي ڳالهه ٿي ويو هليو هاڻي ڪيئن ان سان مطلب ان کان پوء احزاب جي جنگ کان پوء خندق جي جنگ کان پوء ابو سفيان وري جنگ ڪون ڪئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان توهان جو مطلب ته ان اٺين صدي، اٺين سن سال، ۾ حضرت رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪاهي آيو مڪي تي ۽ ۽ بيٺو ڏسندو رهيو ۽ پوء فتح کان پوء يا ڪنهن وقت مسلمان ٿيو حضرت عباس رضي الله تعالٰي عنه جو دوست هيو ان کي وٺي آيو مطلب ته حضرت رمله ام حبيبه سان شادي ڪرڻ سان اهو ڄڻ ملت کي محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم جي اهو فائدو ٿيو. ان کان پوء جيڪو آهي سو ماريا قبطيه هئي، جڏهن خط ويا بادشاهن کي، هڪڙو خط جيڪو آهي سو ايجپٽ جي بادشاهه کي، ايجپٽ جو بادشاهه قبطي اهو جيڪو آهي ان کي جڏهن خط مليو ته هن تحفا ڏياري موڪليا، پوء مطلب ته حضرت ماريا به هئي ان منجهه، ٻي ريحانه يا ڇا نالو ان جي ٻي ڀيڻ اها به هئي، هن ريحانه کي ٻئي ڪنهن ماڻهو سان شادي ڪرائي نڪاح ۾ ۾ ڏنائين. شايد هن سان جيڪو شاعر هو وڏو حسان بن ثابت سان يا ڪنهن سان ۽ حضرت ماريا رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم سان ڄڻ ان وٽ هئي ۽ ان منجهان حضرت ابراهيم جيڪو ٻار هو اهو پيدا ٿيو پوء وري ننڍي هوندي گذاري ويو اها ٿي ان کان ميمونه بنت حارث آهي. ميمونه بنت حارث جون چار پنج ڀينرون جيڪي آهن سي تمام مطلب ته اهم انهن جي حيثيت آهي ان ڪري جو اها ام الفضل جي ڀيڻ ام الفضل حضرت عباس رضي الله تعالي عنه چاچو آهي جيڪو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو ان جي زال هئي ام الفضل ان جي ڀيڻ آهي ميمونا هڪڙي پاسي ۽ حضرت جعفر بن اب جعفر بن ابو طالب جيڪو ويو حبش منجهه انهي جي زال جيڪا سا هن جي ڀيڻ آهي ميمونا جي ۽ حضرت حمزي جي جيڪا زال هئي سا ان جي ڀيڻ آهي ته اهي ٽي گهڻيون ٿيون چار ٿيون ۽ خالد بن وليد جي جيڪا ماء آهي سا ان جي ڀيڻ آهي ته اهي چار مطلب ته اهي سڀ رشتا جيڪي آهن سي ڳنڍيل اهڙي نموني سان ٿيا جو اهي سڀئي ماڻهو سڀئي عورتون تمام اهم ماڻهن جون مائرون آهن يا ڀينرون آهن يا ڌيئون آهن يا مطلب ته ڪهڙي نموني سان جو انهن سڀني ٽرائيب سان اهي جيڪي هن جا پنهنجا ويجها مائٽ هئا ۽ جيڪي حبشه منجهه هجرت ڪري ويا پهرين مسلمانن منجهان هئا ۽ پنهنجو تمام ڊيووٽيڊ قسم جا مسلمان لائل قسم جا مسلمان وفادار ۽ جن تمام وڏيون قربانيون ڏنيون پوء اهي پاڻ جو جڏهن شهيد ٿي ويا هليا ته ان مطلب مرد ان جا عورتن جا ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شادي ڪئي ته هي اميمه رضي الله تعالٰي عنها پاڻ ڄڻ خواهش ڪئي ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ان وقت هن جو مڙس مڙس ڪونه هو ڇا ٿيو اها شادي ٿي آهي مڪي جي فتح مڪي جي فتح نه پر حديبيه جي صلح کان پوء ٻئي سال جڏهن ويا آهن پنهنجو عمره جي زماني ۾ ته اتي حضرت عباس رضي الله تعالٰي عنه آيو چي ته حضرت اميمه توسان ام الفضل جي يعني سندس ڀاڄائي سندس ڇا سالي آهي سالي سالي چئبو پنهنجي زال جي ڀيڻ ته اها توسان شادي ڪرڻ ٿي چاهي چي ڀلي ڪري پر اتي هن کي حڪم ڪونه هو شادي ڪرڻ جو ان ڪري شهر منجهان نڪري ٻاهر پوء اچي شادي اتان نڪاح ڪيو اٿائون اتي سڄو اهو

پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم هي آيت پڙهي، هيء ٿي، هيء ٿي، هيء ٿي سڄو قصو اهو حضرت ميمونة جو ڀاڻيجو آهي ۽ اتي ساڻن گڏ ستو پيو آهي. حضرت ميمونة رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان گڏ ستل آهي هڪڙي ئي هن بستري تي. ڄڻ مطلب ته اهو جيڪو آهي سو اهڙي نموني سان اهي ويجهيون مائٽياڻيون آهن سڀئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جون جن سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم شادي ڪئي آهي يا اهي قبيلا جن سان